पुनः अपि स्तौति त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम् निधानम् वेद्यम् च परम् च धाम त्वया ततम् विश्वमनन्तरूप त्वम् आदिदेवो जगतः स्रष्टृत्वात् पुरुषः पुरिशेनात् पुराणः चिरन्तनः त्वम् एव अस्य विश्वस्य परम् प्रकृष्टम् निधानम् निधीयते अस्मिन् जगत्सर्वम् महाप्रलयादौ इति किञ्च वेत्तासि वेदितासि सर्वस्य एव वेद्यजातस्य यच्च वेद्यम् वेदनार्हम् तच्च असि परम् च धाम పరమम् పదम् వైష్ణవम् त्वया ततम् व्याप्तम् विश्वम् समस्तम् अनन्तरूप अन्तो न विद्यते तव रूपाणाम्